ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook
ປີ 2020 ໝົດໄປແລ້ວ ແລະ ປີໃໝ່ 2021 ກໍກ້າວມາຮອດມາເຖິງແລ້ວ ແລະ ມີອາຍຸເກົ່າແກ່ໄປແລ້ວໜຶ່ງມື້ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ ແຕ່ການຕິດຕໍ່ຫາກັນໄດ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນແທ້ໆ ນີ້ແມ່ນໃຊ້ນານາວິທີການ ດັ່ງ ແຟັກ ອີເມວ ໂທລະສັບມືຖື ນັ້ນແມ່ນການຕິດຕໍ່ຫາກັນທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ສະດວກສະບາຍ ແລະ ຖ້າໃຊ້ເປັນກໍເປັນການໃຊ້ໂດຍຟຣີໆຊ້ຳ ດັ່ງຕິດຕໍ່ຫາກັນຜ່ານ Line Viber Skype WhatsApp Messenger ແລະ ອື່ນຕ່າງໆນານາ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ກັນຜ່ານທາງໂຊຊຽວ ມີເດຍ ກໍອາດເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນຄົນຫົວບູຮານໄປແດ່ກໍວ່າຖືກ ຜ່ານໂຊຊຽວມີເດຍ ຂ້າພະເຈົ້າຕິດຕໍ່ໄດ້ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນ ແລະ ໄດ້ສອບຖາມວ່າປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມານັ້ນມີຄວາມໝາຍແນວໃດສຳລັບພວກເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ບໍ່ ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາຄົນລາວໄດ້ຢູ່ໃນລັດອົດສະຕຣາລີເຍ ເພາະບາງຄົນນັ້ນບໍ່ໃຊ້ຮອດມືຖື ແລະ ໂຊຊຽວມີເດຍແຮ່ງໄກ ແຕ່ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ຈາກນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ACT ປະເທດ Australia ທ່ານ ພູໂຂງ ກິດຕິກຸນ ໃຫ້ຄວາ ມເຫັນວ່າ ປີ 2020 ນີ້ກະຮູ້ສຶກວ່າເປັນປີທີ່ວ່າຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນເທົ່າທີ່ຜ່ານມາ ເພາະວ່າ ໜຶ່ງ ເກີດໄຟໄໝ້ປ່າເກືອບທຸກປະເທດ ແລະກະ ສອງມາ ແລະກະມາມີພະຍາດ ລະບາດອັນຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ກໍຄືເຂົາພະຍາດ ອັນ ອ່າ ໂຄວິດ-19 ຫຼືວ່າ ໂຄໂຣນາໄວຣັສ ແລ້ວກໍຜູ້ຄົນກໍບໍ່ ບໍ່ໄດ້ ອ່າ ອອກໄປໃສ ຖືກຈຳກັດການໄປມາຫາສູ່ກັນ ກະເລີຍວ່າເສດຖະກິດກະກະທົບໄປນຳ ພວກຮ້ານອາຫານຕ່າງໆ ຫຼືວ່າໂຮງງານ ໂຮງຈັກໂຮງງານ ຕ່າງໆ ກໍໄດ້ ໄດ້ຜະລິດ ໄດ້ຢຸດບາງຄັ້ງບາງຄາວ ບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ ໃນທີ່ສຸດກໍເສດຖະກິດກໍປັ່ນປ່ວນຢູ່ໃນຂະນະນີ້ລະ ໂອ້ ມັນກໍເປັນຈັ່ງຊັ້ນແທ້ລະ ບໍ່ວ່າໃນປະເທດໃດກໍຕາມ ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າກໍຖາມທ່ານວ່າ ຄົນລ າວໃນທີ່ນະຄອນຫຼວງ Canberra ນີ້ນະ ໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ 2021 ແລ້ວກະສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າໃນປີນີ້ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າງຽບສະຫງັດແມ່ນບໍ່ ເອີ ກໍເທົ່າທີ່ຜ່ານມາກໍ ກໍຄືທາງ Victoria ຫັ້ນແຫຼ້ວ ກໍຮູ້ສຶກວ່າເຫັນບໍ່ ໄປໃສມາໃສຫາກັນ ບໍ່ໄດ້ກໍ ແລ້ວກະຕໍ່ມາອີກ ມັນກະທາງ ທາງແຄນເບີຣາແທ້ກໍບໍ່ຮ້າຍແຮງປານໃດ ເພາະວ່າບໍ່ກໍ ເພາະວ່າພະຍາດທີ່ວ່າ ມັນກະບໍ່ ບໍ່ເຖິງຂັ້ນທີ່ວ່າຈະຕ້ອງປິດປະຕູເບິດທຸກລັດເນາະ ແຕ່ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ວ່າສັງຄົມລາວ ເຮົາໃນປະເທດ Australia ນີ້ກໍ ກໍແມ່ນງຽບສະຫງັດໂຕ ບໍ່ ບໍ່ມີເຮັດບຸນເຮັດຫຍັງ ສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ຕິ ເອີ ທ ຄົນລາວເຮົາຄືກັນແຫຼ້ວ ກໍບໍ່ ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ເຮັດຄືກັນແຫຼະ ມີແຕ່ວ່າຢູ່ເຮືອນໃຜເຮືອນມັນ ແລ້ວກໍມີແຕ່ອວ ຍໄຊໃຫ້ພອນກັນທາງອັນ ເອີ ໂທລະສັບ Facebook ຕ່າງໆນີ້ແຫຼະ ເທົ່າຕາມທີ່ເຕັກໂນໂລຊີເຂົາອຳນວຍໃຫ້ ສະນັ້ນຈຶ່ງວ່າຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍຢາກຂໍອວຍໄຊໃຫ້ພອນຊາວລາວທຸກທົ່ວໜ້າໃນ ບໍ່ວ່າຈະໃນປະເທດໃດກໍຕ າມ ຂໍໃຫ້ຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມສຸກ ຄວາມຈະເລີນ ຫາຍພະຍາດໂລຄາ ແລ້ວກະຄິດວ່າ ປີໃໝ່ຈະມາເຖິງນີ້ ອາດຈະເປັນປີທີ່ວ່າ ມີຄວາມສຸກຕະຫຼອດໄປເນາະ ຍ້າຍຂຶ້ນໄປເທິງໆ ໄປໃນລັດແຫ່ງແສງພະອາທິດພຸ້ນ ທ່າ ນ ຄຳສິງ ຄົມມະນີວົງ ເວົ້າວ່າ ປີ 2020 ນີ້ແມ່ນປີທີ່ລາວນອກ ລາວໃນພະຍາຍາມ ທີ່ຈະສ້າງຄວາມສາມັກຄີ ແປວ່າທາງລາວນອກກະມີການຕໍ່ສູ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຄວາມຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນ ແຕ່ວ່າຜ່ານມາ ປີ 2020 ນີ້ ຍັງບໍ່ມີຜົນສຳເລັດຫຍັງເລີຍ ແລະ ກະຫວັງວ່າປີ 2021 ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຢາກໃຫ້ ຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນລາວທັງລາວນອກລາວໃນນີ້ນະ ຕ້ອງສ້າງຄວາມສາມັກຄີກັນໃຫ້ໄດ້ ສ້າງຄວາມສາມັກຄີໃຫ້ໄດ້ນະ ເພື່ອຫຍັ ງ ເພື່ອຄວາມສຸກຄວາມສົມຫວັງຂອງລາວນອກລາວໃນນີ້ແຫຼະ ຄັນວ່າຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງກັນຢູ່ນີ້ ອ່າ ລາວນອກລາວໃນກະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ວ່າຊັ້ນຊະ ສະນັ້ນ ຄວາມຫວັງຂອງຂ້າພະເຈົ້ານັ້ນກໍຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທັງ ລາວໃນລາວນອກທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ມີ ລາວຜູ້ມີອຳນາດນັ້ນ ຂໍໃຫ້ ອັນນ່າ ແກ້ບັນຫາຄວາມຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງຂອງລາວນອກລາວໃນນີ້ ຜ່ານຄວາມຮັກ ຄວາມສາມັກຄີ ຂ້ອຍຍື່ນຄວາມຮັກໃຫ້ເຈົ້າ ເຈົ້າຍື່ນ ຄວາມຮັກໃຫ້ຂ້ອຍ ແລ້ວມັນກໍຄ່ອຍໆເປັນຄ່ອຍໆໄປ ແລ້ວເຮັດຫຍັງກໍຕາມ ມັນຕ້ອງຜ່ານການພົບປະຫາລືກັນ ບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງດອກຊິແກ້ບໍ່ໄດ້ ຖ້າເຮົາຈິງໃຈ ອັນນີ້ນີ່ ລາວເຮົານີ້ກໍແຕກແຍກກັນມາ ນານແສນນາ ນ ແລ້ວກໍເຖິງເວລາທີ່ພວກ ອັນນ່າ ລາວຍຸກນີ້ສະໄໝນີ້ບໍ່ຄວນໃຫ້ມັນມີຄວາມແຕກແຍກກັນຕໍ່ໄປ ແລ້ວເຮັດແນວໃດມັນຊິສ້າງຄວາມສາມັກຄີໄດ້ ອັນ ເຮົາກໍຕ້ອງອີງໃສ່ສຽງສ່ວນຫຼາຍ ອ່າ ເປັນເຄື່ອງປົກຄອງປ ະເທດ ສຽງສ່ວນຫຼາຍຕ້ອງການຫຍັງ ຢາກເຮັດຫຍັງ ອັນນີ້ນີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລາວນອກລາວໃນ ໂດຍສະເພາະເຈົ້ານາຍຜູ້ມີອຳນາດນັ້ນ ຂໍໃຫ້ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມຖືກຕ້ອງປອງດອງຊາດ ຂອງລາວນີ້ໃຫ້ໄດ້ ເພາະວ່າລາວເຮົານີ້ມັນກຸດມັນຫ້ຽນມານານແລ້ວ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງ ໃນຍຸກເຮົາສະໄໝເຮົານີ້ ຈຶ່ງບໍ່ເປີດໃຈໃສ່ກັນ ບໍ່ປຶກສາຫາລືກັນ ອັນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ລາວນອກລາວໃນນີ້ ຊອກຫາໂອ ກາດສ້າງຄວາມສາມັກຄີ ສ້າງຄວາມຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2021 ນີ້ ອັນນີ້ນີ່ແມ່ນຄວາມປາດຖະໜາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ສຸດທ້າຍນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍໄຊໃຫ້ພອນໃຫ້ແກ່ລາວນອກລາວໃນ ທຸກຄົນຈົ່ງມີສຸຂ ະພາບເຂັ້ມແຂງ ຢູ່ດີມີແຮງ ແລ້ວກະພ້ອມກັນສ້າງສາພັດທະນາປະເທດ ສ້າງຄວາມສາມັກຄີໃຫ້ໄດ້ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນມີຄວາມສຸກ ຄວາມຈະເລີນ ປາດຖະໜາໄດ້ ສິ່ງໃດຂໍໃຫ້ໄດ້ດັ່ງມັກດັ່ງປາດຖະໜາ ທຸກສິ່ງທຸກປະ ການໄດ້ກໍຂ້າເທີ້ນ ຂ້າມປ່າຂ້າມພູ ລັດລົງສູ່ຊາຍແດນ Victoria New South Wales ຄືໄປເມືອງ Albury ທ່ານ ຄຳເລັກ ພາພອນ ໃຫ້ຄວາມເຫັນ ສຳລັບຂ້ອຍເອງວ່າປີ 2020 ນີ້ ຄັນເວົ້າແບບພາສາລາວ ພາສາບູຮານກໍວ່າ ຊິວ່າເປັນປີອຸບາດພຸ້ນແ ຫຼະໄປ໋ ເກີດໄຟໄໝ້ ເກີດໂລກຮ້າຍຕ່າງໆມາ ໄຟໄໝ້ປ່າໄໝ້ແດນ ໄໝ້ກະເດຍກະດໍປີນີ້ ແລະ ປີນີ້ນຳ ບໍ່ພໍ ຍັງມາມີພະຍາດ ອັນນີ້ເຂົ້າມາອີກ ມັນກໍລະບໍ່ແມ່ນປີທີ່ໂຊກດີປານໃດສຳລັບພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ ບໍ່ວ່າແຕ່ຄົນລ າວ ບໍ່ວ່າແຕ່ຕ່າງດ້າວ ກໍຄືວ່າເໝີດໂລກແຫຼະໄປ໋ ປີນີ້ເນາະ ຄັນສິເວົ້າແມ່ນປີຈິບຫາຍເນາະ ເປັນປີທີ່ບໍ່ດີປານໃດນະ ເປັນປີທີ່ຈິບຫາຍ ຫວັງວ່າຈະປີໜ້ານີ້ຄືສິດີຂຶ້ນດີຂຶ້ນ ຂ້ອຍວ່າຈັ່ງຊັ້ນຊະ ເພາະຂ້ອຍ ປີບໍ່ດີແຫຼະ ວ່າຊັ້ນຊະ ຄັນເວົ້າແບບພື້ນບ້ານກໍ ເອີ ວ່າປີນີ້ເປັນປີບໍ່ດີ ມັນອັບປະມົງຄົນ ມັນຊວຍກໍວ່າໄປ ພ້ອມກັນນີ້ກໍຂໍອວຍໄຊໃຫ້ພອນໄປຫາພີ່ນ້ອງທັງຊາວລາວ ພີ່ນ້ອງລາວ ພີ່ນ້ອງໄທ ຫຼືທັງຫຼາຍທີ່ພາກັນອົບພະຍົບມາຢູ່ນ ອກປະເທດນີ້ນະ ປີ 2020 ນີ້ ຂໍໃຫ້ມັນມີແຕ່ສິ່ງດີໆ ປີ 2021 ສິມານີ້ ໄດ້ແຕ່ສິ່ງດີໆເຂົ້າມາໃນຊີວິດຄອບຄົວ ການເປັນຢູ່ ທຳມາຫາກິນກໍໃຫ້ສະດວກໃຫ້ຄ່ອງໝົດສູ່ຄູ່ສູ່ຄົນເດີ້ ຫາຍພະຍາດໂລຄາໝົດສູ່ຄົນ ໂຄວິດ 19 ຢ່າສູ່ມາໃກ້ ຈັກຄົນເດີ້ ໃຫ້ມັນໄດ້ພໍ້ກັນໄດ້ ປີ 2021 2022 23 ຕໍ່ໄປເດີ້ ອ່າ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຢູ່ດີມີແຮງ ປາສະຈາກໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ ສາທຸ ແລ່ນໄປຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງ 31 ຄື Hume Highway ກໍໄປຮອດໄປເຖິງ Western Sydney ພຸ້ນ ທີ່ທ່ານ ເດດ ຊີແສງລັດ ປະທານສະມາຄົ ມສົ່ງເສີມຊົນຊາວລາວລັດ New South Wales ກໍມີຄວາມເຫັນວ່າ ບັນຫາເຮົານີ້ແມ່ນໂຮມຊຸມນຸມກັນບໍ່ໄດ້ ປະຊຸມກັນຫຼາຍບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າແມ່ນແຕ່ໂຮງຮຽນລາວກະໄປສອນບໍ່ໄດ້ ໄດ້ສອນອອນລາຍ ກະທຳໃຫ້ມັນຍາກຂຶ້ນ ແ ຕ່ເຮົາກະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ສອນຢູ່ຄືເກົ່າ ແລະ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປນີ້ ໃນປີ 2021 ນີ້ໄດ້ຊິເປັນຈັ່ງໃດ ປີ 2021 ນີ້ກະຫວັງວ່າໂລກໂຄວິດຊິເໝີດໄປ ຍ້ອນວ່າເຮົາມີຢາວັກຊີນມາປ້ອງກັນໂລກ ຖ້າວ່າອັນນີ້ເໝີດໄປ ການບໍລິການຊຸມຊົນ ເຮັດວຽກກະຊິກັບມາຄືເກົ່າ ແລະ ດີກວ່າເກົ່າ ຖ້າວ່າມັນຍັງຢູ່ ພວກເຮົາກໍຊິໄດ້ສືບຕໍ່ໄປຄືປີ 2020 ນີ້ ໃນວາລະອັນນັ້ນ ປີໃໝ່ 2021 ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າເອງພ້ອມໃນຄະນະ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ບັນດາພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ໃຫ້ສະມາຊິກ ຈົ່ງມີ ແຕ່ຄວາມສຸກ ຄວາມຈະເລີນ ໃຫ້ຮັກແພງກັນ ແລະ ໃຫ້ເບິ່ງໂຕເອງ ໃຫ້ stay home ບໍ່ໃຫ້ຕິດພະຍາດໂຄວິດ ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ມີຊີວິດ ອັນນ່າ ລາບລື່ນຕໍ່ໄປ ແລະ ທຸກໆຄົນນັ້ນ ຂໍໃຫ້ມີຕັ້ງແຕ່ຄວາມສຸກ ຄວາມຈະເລີນ ປາສະ ຈາກໂລກໄພໄຂ້ເຈັບທັງຫຼາຍ ແຕ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ໃຫ້ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ຢ່າຝ່າຝືນ ໃຫ້ທຸກຄົນມີຄວາມປອດໄພ ແລະກະໂຊກດີປີໃໝ່ ຂໍຂອບໃຈ ແລ້ວເລາະໄປຕາມແຄມທະເລ ທີ່ມີທິວທັດອັນສວຍງ າມ ແລະ ອາກາດດີ ລົງໄປຮອດໄປເຖິງເມືອງຈີລອງ ລັດວິກຕໍເຣຍ ທ່ານສົມຫວັງ ໄຊຍະສານ ກໍໃຫ້ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ກ່ຽວກັບປີ 2020 ແຕ່ເດືອນອັນ ມົກກະລາມາເນາະ ເດືອນໜຶ່ງມາເນາະ ກະຮູ້ສຶກວ່າ ເປັນເວລາທີ່ດີຢູ່ ເພາະວ່າ ກະໄດ້ພ້ອມຈິດພ້ອມໃຈກັບ ຊາວລາວຢູ່ໃນເມືອງກີລອງນີ້ແຫຼ້ວ ຊ່ອຍເພິ່ນສ້າງວັດຂຶ້ນວັດໜຶ່ງ ເປັນວັດລາວ ຊື່ວ່າວັດ ອັນ ລາວພຸດທະວົງກີລອງ ອັນ ເລື່ອງສຸຂະພາບການ ເປັນຢູ່ລະກະ ຮູ້ ຮູ້ສຶກວ່າດີຫຼາຍ ປີ 2020 ນີ້ ຮູ້ສຶກວ່າດີ ແປວ່າ ສຸ ເລື່ອງສຸຂະພາບນີ້ແຂງແຮງດີ ເຖິງຕະຫຼອດທຸກມື້ນີ້ລະ ຈົນຮອດມາທ້າຍປີນີ້ນະ ກະດີ ດີອົກດີໃຈ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ຄືປີ 19 ປີ 19 ບໍ່ຄ່ອຍຢູ່ດີປານໃດ ແຕ່ວ່າ 20 ນີ້ດີຫຼາຍ ແຕ່ວ່າ ເລື່ອງໂຊກລາບນີ້ກໍບໍ່ ບໍ່ຖືກຫວຍລວຍເບີຈັກເທື່ອດອກລະ ເພາະວ່າບໍ່ໄດ້ຊື້ ບໍ່ແມ່ນຫຍັງແຫຼ້ວ ຄັນຊື້ກໍ ກໍຊິຖືກ ຫຼືບໍ່ຖືກຊື່ ກະບໍ່ຮູ້ ກະບໍ່ມີຫຍັງແຫຼ້ວ ກະຂໍຝາກຝັງຄວາມຮັກຄວາມແພງກັບ ອ່າ ຊາວລາວທຸກໆຄົນຫັ້ນແ ຫຼະ ຢູ່ທາງນະຄອນແມວເບີນບໍ ຫຼືວ່າຢູ່ທາງຈີລອງນີ້ນະ ກະຮ່ວມຈິດຮ່ວມໃຈກັນ ແຕ່ລະຄົນກໍຮັກສາເນື້ອສາໂຕ ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງຫັ້ນແຫຼ້ວ ຊ່ວງວາລະໄລຍະປີໃໝ່ ປີ 2021 ເນາະ ກະຂໍອວຍພອນອວ ຍໄຊໃຫ້ທຸກໆຄົນ ຈົ່ງມີແຕ່ປະສົບແຕ່ຄວາມສຸກ ຄວາມຈະເລີນ ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານໄດ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ສືບເນື່ອງຕໍ່ໃນການດຳລົງຊີວິດຕໍ່ໄປ ແລະ ໃນແຖວໆພາກຕາເວັນຕົກຂອງນະຄອນ Melbourne ທ່ານສົນ ມະນີລັດ ເຫັນວ່າ ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍ ກໍມີຄວາມໝາຍຢູ່ ເພາະວ່າຫຍັງ ເພາະວ່າກຳລັງ ເອີ ບຸກເບີກ ກຳລັງຊິຫາບ່ອນ

ຫຼືວ່າທົ່ວໂລກເນາະ ໃຫ້ປາສະຈາກພະຍາດໂຄວິດເນາະ ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກໂຄວິດ ໃຫ້ມີອາຍຸໝັ້ນຂວັນຍືນ ແຂງແຮງສຸຂະພາບດີ ໂຊກລາບເງິນຄຳໄຫຼເຂົ້າໄຫຼມາເທມາ ປາຖະໜາສິ່ງໜຶ່ງປະການໃດ ຖ້າປະກ ອບດ້ວຍທຳຄຳສອນຂອງພະພຸດທະອົງແລ້ວ ຂໍໃຫ້ໄດ້ສົມຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາທຸກສິ່ງທຸກປະການ ກໍຂ້າເທີ້ນ ສາທຸ ທຸກຜູ້ທຸກຄົນເດີ້ ນັ້ນລະເປັນແນວນັ້ນສຳລັບປີ 2020 ແຕ່ປີ 2021 ທີ່ເກົ່າແກ່ໄປແລ້ວມື້ປາຍນັ້ນ ຈັ່ງໃດ ກໍຕາມ ຂໍໃຫ້ທຸກໆຄົນຈົ່ງໂຊກດີມີໄຊ ປາຖະໜາສິ່ງໃດກໍໃຫ້ໄດ້ດັ່ງໃຈປາຖະໜາ ແລະ ໃນປີໃໝ່ 2021 ນີ້ ຢ່າລືມຢ່າພາດພັກລາຍການພາສາລາວ ທີ່ທຸກໆຄົນໃນໂລກນີ້ຮັບຟັງໄດ້ໃນທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຄືເຂົ້າຟັງ ເຂົ້າເບິ່ງທີ່